ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ລາຍການເບິ່ງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຈະໄດ້ສຳພາດບຸກຄົນສຳຄັນ ເປັນເຖິງ Miss Universe ລາວ ປີ 2023 ຊື່ ຊື່ວ່າ ໄພມະນີ ລາດຊະບັນເທົາ ຊື່ກໍມ່ວນ ເຈົ້າ ຄົນກະງາມ ນາມ ສະກຸນກໍມ່ວນ ແມ່ນ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອາ ຊັ້ນຄັນຊັ້ນ ໄປພົບກັບເພິ່ນໄດ້ເລີຍເນາະ ສະບາຍດີ ໄພມະນີ
ສະບາຍດີເຈົ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ອັນ ຂໍອະນຸຍາດຖາມຄຳຖາມທຳອິດເລີຍໄດ້ບໍ່ເນາະ
ໂດຍ ໄດ້ເຈົ້າ
ໂອເຄ ເຈົ້າ ທຳອິດນີ້ເນາະ ອັນ ກ່ອນ ກໍຢາກຖາມນ້ອງເນາະ ກ່ອນທີ່ວ່າຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ ທີ່ວ່າມາເປັນ Miss Universe ປີ 2023 ເປົ້າເອງເປັນນາງແບບມາກ່ອນໜ້ານີ້ ເຈົ້າ ກໍຄືເຂົ້າວົງ ການເປັນນາງແບບ ການປະກວດ ລາ ວ Supermodel ແລ້ວກະບໍ່ເຄີຍໄດ້ໃສ່ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 8 ປີ ທີ່ລໍຄອຍກັບການປະກວດມາ ກວ່າທີ່ວ່າຈະເຖິງຈຸດທີ່ວ່າເປັນຂອງຕົວເອງ ກໍຄືການເປັນ Miss Universe ລາວ ເຊິ່ງການປະກວດ Miss Universe ລາວ ແມ່ນສອງຮອບ ສອງຮອບ ໃນ ໃນການກັບມາ

ແລ້ວມາໃນປີນີ້ ກັບມາກະເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນວ່າ ການທີ່ວ່າເຮົາລົ້ມລຸກຄຸກຄານມາຕະຫຼອດໄລຍະ 8 ປີ ໃນການ ເສັ້ນທາງການປະກວດຂອງເຮົາ ມັນຍາກລຳບາກຫຼາຍ ເອີ ແຕ່ວ່າ ເປົ້າເອງເປັນຄົນ ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍທໍ້ເລີຍ ແລ້ວເປົ້າຢາກພິສູດຕົວເອງ ພິສູດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າ ການທີ່ເຮົາເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້ ກັບ ກັບໂຊກຊະຕາຂອງຕົວເອງນີ້ນະ ມັນກາຍເປັນແຮງຜັກດັນສຸດໃຫ້ກັບເຮົາ ຄວາມຜິດພາດໃ ນປີກາຍ ຫຼືວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນປີກາຍນັ້ນ ມັນກາຍເປັນສ້າງເຮົາ ໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເປັນພະລັງ ແລ້ວກະເປັນ empower ທຸກຄົນ ເປັນ inspiration ໃຫ້ກັບທຸກຄົນ ຈົ່ງຢ່າຖິ້ມຄວາມຝັນ ຖ້າຍັງເຮັດບໍ່ສຳເລັດ ອື ມ ຕະຫຼອດ 8 ປີນີ້ ມັນຍາກຈັ່ງໃດ ອະທິບາຍໃຫ້ ໃຫ້ຟັງ ເຫັນຮູບພາບຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງແດ່ ໂດຍ ຄືທຳອິດເລີຍ ເປົ້າເອງກໍເປັນນາງງາມ ແຕ່ທຸກຄົນບອກເປົ້າວ່າ ເປັນບໍ່ໄດ້ ເຈົ້າເປັນບໍ່ໄດ້ດອກ ອື ເພາະວ່າ ເອີ ເຈົ້າບໍ່ແ ມ່ນ type ຂອງລາວ ຊຶ່ງນາງງາມລາວທີ່ ທຸກຄົນເຫັນ ທຸກຄົນຕັ້ງ beauty standard ໄວ້ ກໍຄືຄົນທີ່ໂຕນ້ອຍໆ ຂາວໆ ອັນນັ້ນຄື type ຂອງຜູ້ເນາະ ຊຶ່ງເປົ້າເອງເກີດມາໂດຍທີ່ບໍ່ແມ່ນ type ຂອງລາວ ເປົ້າເປັນ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການ ໃນ ໃ ນຮູບຮ່າງຂອງເຮົາ ສີຜິວຂອງເຮົາ ເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນຂາວ ເປົ້າເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ເລີ່ມມາຕະຫຼອດວ່າ ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄົນຂາວ ເຈົ້າບໍ່ງາມ ບໍ່ຂາວເທົ່າກັບບໍ່ງາມ ແມ້ກະທັ້ງການໄປສຳພາດວຽກກໍຍັງມີຄົນເວົ້າວ່າເຮົ າດຳ ເຮົາບໍ່ງາມ ເຮົາໂຕສູງເກີນ ເຮົາ ເຮົາ ເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ ເຮົາບໍ່ຄືຄົນລາວ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຍິງລາວ ບໍ່ໜ້າຮັກ ບໍ່ ບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ເຊິ່ງຍຸກໃໝ່ທີ່ຮູບຮ່າງບໍ່ຈຳກັດ ມັນມີຫຼາກຫຼາຍແບບ ຮູບຮ່າງຂອງມະນຸດເຮົາ ແລະ ສີ ຜິວ ຫຼາກຫຼາຍສີຜິວ ເຊິ່ງໂຕນີ້ມັນກະເຮັດໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນທີ່ ເອົາວະ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເຮົາຊິ ເຮົາຊິສູ້ຈົນກວ່າເຮົາຈະຖືກຍອມຮັບໃນ ໃນສັງຄົມດ້ານນີ້ ເຊິ່ງສັງຄົມກຳນົດໃຫ້ການເປັນຜູ້ຍິງລາວ ຫຼືວ່າການເ ປັນນາງງາມລາວ ຕ້ອງລຽບລ້ອຍ ຕ້ອງພຽບພ້ອມ ຕ້ອງຊ່າງເວົ້າຊ່າງຈາ ແລະ ອ່ອນຫວານຕະຫຼອດເວລາ ໂຕນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ tough ສຳລັບນ້ອງ ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ອ່ອນຫວານ ອ່ອນໂຍນຕະຫຼອດເວລາ ທຳມະຊາດຂອງເຮົ າກໍເປັນອີກແບບໜຶ່ງ ແມ່ນ ນ້ອງເປັນຄົນທີ່ກ້າເວົ້າກ້າວ່າ ກ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃຫ້ກັບສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງນ້ອງເອງ ແມ່ນແລ້ວມັນບໍ່ອາດຈະຖືກ ອາດຈະບໍ່ຖືກກັບ Beauty Standard ຂອງຄົນລາວ ແຕ່ນ້ອງ ໝັ້ນໃຈວ່າຄົນເຮົາສາມາດງາມໃນແບບຂອງຕົວເອງໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະສີຜິວໃດ ຮູບຮ່າງແບບໃດ ສ່ວນສູງແບບໃດ ສິ່ງນີ້ຄືສິ່ງທີ່ນ້ອງກຳລັງຈະພິສູດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນວ່າ ຄົນລາວນະບໍ່ແມ່ນແຕ່ type ດຽວ ແຕ່ທຸກຄົນມີ ຄວາມງາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ອັນນີ້ກໍເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນວົງການນາງງາມທີ່ນ້ອງເຈີມາ ແລ້ວທຸກຄົນອ້ອມໂຕບອກວ່າ ຫ້າມໄປ ບໍ່ຕ້ອງໄປປະກວດ ບໍ່ຕ້ອງເປັນນາງງາມ ເພາະເຈົ້າເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ ອືມ ເຈົ້າເວົ້າບໍ່ ກໍຄືວ່າເຮົາ ເຮົາອາໄສຄວາມເປັນໂຕຂອງເຮົາເອງ
ແມ່ນ ແມ່ນ ກໍຄືໂຕຕົນຂອງເຮົາແຫຼະ ເຮົາໂຊໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ ແລ້ວທຸກໆຄົນ ແລ້ວນ້ອງຄິດວ່າ ນ້ອງເຊື່ອວ່າທຸກຄົນນະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບນ້ອງ ເມື່ອໄດ້ມາເຈີນ້ອງ ເຈົ້າ ເມື່ອໄດ້ມາເຫັນນ້ອງເວົ້າ ເມື່ອໄ ດ້ເຫັນນ້ອງສຳພາດ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງໄດ້ສຳຜັດກັບນ້ອງ ນ້ອງເຊື່ອວ່າໃນ 1 ເປີເຊັນ ທຸກຄົນກໍຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບນ້ອງ
ເຈົ້າ ອືມ ແລ້ວມາເບິ່ງວ່າ ໂຕ ໂຕ ເຈົ້າ ມາເບິ່ງຈຸດທີ່ວ່າເວທີປະກວດເຮົາ ປີທີ່ຜ່ານມາເຮົາກໍໄດ້ປະກວດເນາະ ແລ້ວເວທີຜ່ານໆມາເດ ໂດຍ ມັນເປັນເວທີໃດ ເວທີຜ່ານໆມາເປັນເວທີນາງແບບ ນ້ອງປະກວ ດນາງແບບ ປະກວດນາງແບບກໍຄືການຍ່າງ ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ການຍ່າງເປັນຫຼັກ ມັນກໍ ເອີ ຖາມວ່າມັນ ມັນ ມັນທ້າທາຍໃນຕອນທຳອິດ ໂອເຄ ເຮົາ ເມື່ອເຮົາເຮັດໄປແລ້ວ ເຮົາ ເຮົາຮູ້ ເຮົາໂອເຄລະກັບມັນ ເຮົ າອີ່ມໂຕກັບມັນ ເຮົາກໍມາປະກວດນາງງາມ ແຕ່ປະກວດນາງງາມແລ້ວນັ້ນມັນ ມັນກໍທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າໄດ້ ໄດ້ມີການເວົ້າໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ inspire ໃນແຕ່ລະຄຳເວົ້າຂອງເຮົາ ໃຫ້ເປັນພະລັງບວກ ໃຫ້ເປັນແຮ ງຜັກດັນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຍິງລາວທຸກຄົນ ອັນນີ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບນ້ອງຫຼາຍ ເຊິ່ງນ້ອງກຳລັງເຮັດຢູ່ໃນຕອນນີ້ Miss Universe ລາວ 2023 ອາ ເຈົ້າ ບັດນີ້ຢາກຂໍຖາມນ້ອງປາເປົາຄືນເນາະ ຍ້ອນຄືນຄ ຳເວົ້າທີ່ ອັນ ອັນ ນ້ອງປາເປົາເລົ່າມາວ່າ ອັນ ເຂົາເຈົ້າວ່ານ້ອງປາເປົາບໍ່ແມ່ນ type ຂອງຄົນລາວ ຈັ່ງຊັ້ນຫັ້ນນະ ອັນ ຕອນນັ້ນເຮົາໄດ້ຄິນ ໄດ້ຍິນຄຳເວົ້ານັ້ນ ເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດ
ກໍຄືບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເອົາຄຳເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າມາດ້ອຍຄ່າເຮົາ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແຮງຜັກດັນທີ່ດີຫຼາຍກວ່າ
ເຈົ້າ ບັດນີ້ ອັນ ການປະກວດນາງງາມໃນເວທີຕ່າງໆທີ່ວ່ານ້ອງເວົ້າມານີ້ນີ້ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນແນວໃດ ຫຼືວ່າຝຶກຝົນແນວໃດເພີ່ມຕື່ມບໍ່ ເຈົ້າ ເພື່ອວ່າໃຫ້ ອັນ ຜ່ານໄດ້
ໂດຍ ໃນແຕ່ລະເວທີເນາະ ທີ່ຖາມວ່າຫຼັກໆເລີຍ ເຂົາເຈົ້າກະຕ້ອງຫາຜູ້ຍິງທີ່ເປັນ ເປັນຕົວຢ່າງ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບສັງຄົມຫັ້ນແຫຼະ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະມື້ ໃນແຕ່ລະການປະກວດ ການເກັບໂຕ ແນ່ນອນວ່າມັນ ມັ ນເປັນກິດຈະກຳໃໝ່ໆທີ່ທ້າທາຍຜູ້ຍິງຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຂົ້າປະກວດ ຕ້ອງຄິດຫາຄອນເຊັບຂອງຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ ແລ້ວກະວິທີການເວົ້າ ວິທີການເຈ ແມ້ກະທັ້ງວິທີການເວົ້າໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈ ທີ່ກ ຳລັງສົນທະນາ ສົນທະນາກັບຕົວເອງຢູ່ນະ ເຮົາຈະເວົ້າຈັ່ງໃດ ໂຕນີ້ກະເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງໄດ້ເກັບກ່ຽວ ແລ້ວກະຮຽນຮູ້ມາໂດຍຕະຫຼອດ ແລະ ປັບປຸງໃຊ້ໃຫ້ມັນເກີດປະໂຫຍດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາ ກາຍເປັນເຮົາໃນ ໃນເວີຊັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າ ການສື່ສານເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປະກວດນາງງາມ ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ຫຼື ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ສວຍຫຼູ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວມັນຕ້ອງອອກມ າຈາກຈິດໃຈຂອງເຮົາ ແລ້ວກະເປັນໂຕຂອງເຮົາເອງ ເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ສື່ເຖິງ ແລ້ວກະເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍວ່າ ອັນນີ້ເດີ້ ແມ່ນຜູ້ຍິງລາວຄົນໜຶ່ງທີ່

ໃນຕອນນັ້ນນ້ອງກໍແອບຕົກໃຈເນາະ ອຸ້ຍ ແມ່ນຫຍັງຄືຜົ້ງສາລີອີກແລ້ວ ໂອ້ຍ ຜົ້ງສາລີອີກແລ້ວ ຄືບໍ່ເປັນຫຍັງ ຕໍ່ໃຫ້ຊິຜົ້ງສາລີຕອນໃດກໍໄດ້ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຕອບ ຕອນນັ້ນຄືນ້ອງຕ້ອງຕັ້ງສະຕິກັບຕົວເອງ ແລ້ວກໍບ ອກຕົວເອງວ່າຕ້ອງຕອບໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ຕອບຈາກຄວາມຈິງທີ່ສຸດ ເຈົ້າ ຕອບມາຈາກສະໝອງຂອງເຮົາ ຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ແລ້ວກໍຫົວໃຈຂອງເຮົາ ອັນນີ້ຄຳຖາມນີ້ເຮົາຮູ້ມາກ່ອນບໍ່ ບໍ່ ອັນນີ້ແມ່ນດົ້ນກັນສົດໆເລີຍ ເວົ້າກັນ ແມ່ນ ເປັນຄຳຖາມທີ່ ທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ ແມ້ກະທັ້ງຄີເວີດທີ່ວ່າຕອບ ນ້ອງຈັບໄດ້ຫັ້ນນະ ອັນ 6 ຄົນເນາະ ທຳອິດເລີຍ ຄີເວີດບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຊິອອກຫຍັງ ຊິຖາມຫຍັງ ບໍ່ຮູ້ເລີຍອີ່ຫຼີ ມາໄປຄຳຖາມທັອບ 6 ໂຕນ້ອງຕອ ບ ອັນ ກ່ຽວກັບ ອ່າ ເງິນເຟີ້ເນາະ ໂຕນັ້ນກະບໍ່ຮູ້ເລີຍ ແລ້ວນ້ອງກະ ນ້ອງກະຄິດສົດໃນຕອນນັ້ນ ເຊິ່ງເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ມັນມີຄວາມສຸກກັບການຕອບ ມັນກະເລີຍມ່ວນ ເຮົາມ່ວນກັບການຕອບຄຳຖາມ ແມ່ນ ແລ້ວຄຳຖ າມ 3 ຄົນສຸດທ້າຍ ກໍແມ່ນມັນອອກມາຈາກໃຈຂອງເຮົາ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງແຕ່ງຫຍັງເລີຍ ນ້ອງເວົ້າມາຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ ທຸກຄົນກໍເລີຍຮູ້ສຶກໄດ້ໃນການຄຳ ຄຳຖາມຂອງນ້ອງ ສະນັ້ນ ມັນກະເລີຍ ມັນກະເລີຍກ ະ ເຈົ້າ ກັບເຂົ້າມາໂຕອັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຫາຄົນທຳອິດຫັ້ນນະ ເປັນຈັ່ງໃດ

ຄື ຂອງນ້ອງເດ ນ້ອງ ນ້ອງໝັ້ນໃຈອີ່ຫຼີເນາະ ເພາະວ່າບໍ່ໝັ້ນໃຈນ້ອງກະບໍ່ປະກວດແນ່ນອນ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງ ເຮົາຕ້ອງແບບວ່າ ເຮົາຕ້ອງສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ເຮົາກ່ອນເນາະ ຈັ່ງໃດກໍຕ້ອງແມ່ນເຮົາໃນໜຶ່ງຫັ້ນ ອັນກ່ອນ ເຈົ້າ ຈັ່ງໃດກໍຕ້ອງຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈນຳນ້ອງປະເປົ້າຫຼາຍໆແຫຼະເນາະ ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ Miss Universe ລາວ ປີ 2023 ແລະ ແຕ່ວ່າຢາກໃຫ້ນ້ອງປະເປົ້າຍ້ອນຄືນກ່ອນວ່າ

ຄືນາງໄພມະນີ ລາຊະບັນເທົາ ເປັນນາງງາມຈັກກະວານລາວຄົນທີ 7 ໃຫ້ກັບປະເທດລາວ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໄປປະກວດຢູ່ທີ່ປະເທດ El Salvador ໂອ ໄປປະກວດທີ່ El Salvador ໂອ ດຽວລະສິເວົ້າຕາມພາຍຫຼັງຕົວນັ້ນ ໄດ້ຟັງມ ານີ້ຄືຄົນໜາວລຸກນີ້ນະ ຄົນໜາວລຸກເຕ້ຂອງຮອບເລີຍ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ ອັນ ຕອນທີ່ວ່າຢູ່ເທິງເວທີເນາະ ອັນ ມື້ກີ້ນ້ອງແນະນຳ ອັນ ໂຕໄປກ່ອນ ແຕ່ວ່າຂໍຖາມຄືນ ຄວາມຮູ້ສຶກຕອນທີ່ວ່າຢູ່ເທິງເວທີ ເພິ່ນປະກາດລຳ ດັບ 3 2 ແລະ ຊິເປັນ 1 ຫັ້ນ ເຮົາຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດຕອນນັ້ນ ຍັງໝັ້ນໃຈຄືເກົ່າຢູ່ບໍ່ ຕ້ອງແມ່ນເຮົາ
50 50 ຕອນຈັບມືເນາະ 2 ຄົນເນາະ ແມ່ນ ຈັບມື 2 ຄົນ ຈັບມື 2 ຄົນແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າ 2 ຄົນ ສິອອກຊື່ຜົ້ງສາລີຫຼືບໍ່ ຫຼືບໍ່
ບັດນີ້ ຕຳແໜ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ Miss Universe ລາວ 2023 ແລ້ວ ແລະ ນອກຈາກນີ້ໜ້າວຽກເຮົາມັນມີຫຍັງແດ່ ນອກຈາກພາລະກິດທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດ
ໂດຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ນ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານ ອ່າ ເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງໃນລາວ ນ້ອງເປັນເລຂາ ແລະ ກະເປັນຜູ້ຊ່ອຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ໃຫ້ກັບທະນາຄານນັ້ນ ເຈົ້າ
ແລ້ວບັດນີ້ນ້ອງຫັ້ນພັກວຽກ ແລ້ວນ້ອງກໍເລີຍມາປະກວດ ແລ້ວຕອນນີ້ກໍຄືໄດ້ພັກວຽກໂຈະໄປຍາວເລີຍ ຈົນກວ່າຈະເສັດສິ້ນພາລະກິດຈັກກະວານ ອືມ
ອືມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວຖາມເລື່ອງວ່າວຽກງານທີ່ວ່າຜ່ານມາກ່ອນຈະເປັນ Miss Universe ລະເນາະ ບັດນີ້ຢາກຂໍຖາມໜ້າວຽກ ຫຼືວ່າພາລະກິດທີ່ວ່າ Miss Universe ລາວປີ 2023 ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດນີ້ມີຫຍັງແດ່ ຢາກໃຫ້ເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ເນ າະ ໂດຍ ກໍຄືກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າໄດ້ຮັບມົງກຸດແລ້ວ ກໍຄືໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດເພື່ອນບ້ານເນາະ ກໍຈະມີໄທ ແລະ ກະກຳປູເຈຍເນາະ ທີ່ວ່າເຮົາໄປຮ່ວມການປະກວດເນາະ competition ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນມື້ final ນັ້ນ ກໍຄື ໄປຮັບໝູ່ໃໝ່ວ່າຊິຊະ ລະກະໄປເອົາ experience ກ່ຽວກັບ ອ່າ Miss Universe ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ ອ່າ ຮັບເອົາ ເພື່ອມາສ້າງຕໍ່ໃນປະເທດລາວເຮົາໃຫ້ມັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນລະດັບສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ ເອົາປະສົບການຈາກຈຸດ ນັ້ນມາແບ່ງປັນໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າປະກວດ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການຈັດງານ ການ organizer ຕ່າງໆ ໃຫ້ມັນເປັນລະດັບສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທັນກັບໂລກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອັນທີ 2 ເນາະ ກໍຄືເປົ້າກະໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນຕົວແທນ ຂອງຄົນລາວນີ້ແຫຼະ ໃນການກຽມໂຕໄປປະກວດຕ່າງໆ ຫຼືວ່າແມ້ກະທັ້ງການເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ກັບທຸກໆເລື່ອງ ທຸກໆດ້ານໃນປະເທດເຮົາ ເພາະວ່າໃນປັດຈຸບັນມັນມີບັນຫາຫຼາຍອັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ບາງຄັ້ງ ເ ອີ ກະຍັງມີ ອື ບັນຫາທີ່ເຮົາຍັງແກ້ບໍ່ທັນໄດ້ ສະນັ້ນແລ້ວໃນນາມຕົວແທນຂອງຄົນລາວທົ່ວປະເທດ ໃນນາມຂອງ Miss Universe ລາວ ເຮົາເອງກະເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ໃຊ້ກະບອກສຽງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ໂດຍ
ເຈົ້າ ຄື ຄືມື້ກີ້ຖາມກ່ຽວກັບວຽກງານ ອັນ ພາລະກິດຕ່າງໆໄປແລ້ວເນາະ ກໍຖືວ່າ Miss Universe ລາວນີ້ກໍຕ້ອງໄດ້ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດນຳເນາະ ແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ແມ່ນ ອືມ ແລ້ວ ອັນ ຄຳຂວັນຂອງ Miss Universe ລາວໃນປີນີ້ເດ ເ ຈົ້າ ມີຈັ່ງໃດແດ່ ແບບວ່າພາລະກິດທີ່ວ່າເນັ້ນປະຕິບັດຫັ້ນນະ ເຈົ້າ
ຄືໃນປີນີ້ກະຄື ອ່າ ຫົວຂໍ້ຂອງ Miss Universe ລາວ ເນາະ ກະຄື Transformational Leadership ຫາຜູ້ຍິງທີ່ເປັນ transform ແທ້ໆ ແລະ ກະເປັນ leader ແທ້ໆ ເຊິ່ງໃນນັ້ນກະຄື ກາຍມາເປັນເປົ້າເອງທີ່ transform ຕົວເອງ failure ແຕ່ລະເທື່ອທີ່ຜ່ານມາ ແລ້ວກະຫັນປ່ຽນມາເປັນ force for good ເພື່ ອເຮັດໃຫ້ຕົວເອງມາຢືນໃນຈຸດທີ່ເອີ້ນວ່າໄຊຊະນະໄດ້ ແລະ ເປັນ leader ໃນການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ກັບຕົວເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ຄືເປົ້າເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳມາໂດຍຕະຫຼອດ ຕັ້ງແຕ່ໃຫຍ່ ເອີ ຕັ້ງແຕ່ ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ມາ ເພາະວ່າຄອບຄົວເຮົາບໍ່ໄດ້ໄດ້ມີພື້ນຖານທີ່ດີຫຼາຍ ເປົ້າເອງຊ່ອຍແມ່ເຮັດທຸກຢ່າງ ຕ່ຳຫູກ ຕ່ຳຫຍັງກໍຊ່ອຍແມ່ເບິດ ປັກແສ່ວຫຍັງ ຕ່ຳຫູກກໍເປັນ ແມ່ນບໍ່ ຕ່ຳຫູກເປັນ ໂດຍ
ອືມ ເປັນລູກໄທຊຳເໜືອ ອໍ ຊຳເໜືອ ເຈົ້າ ໂດຍ ກໍເລີຍເຮັດ ມັນໃຫຍ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບໍ່ ຫຼືວ່າໃຫຍ່ຢູ່ຊຳເໜືອພຸ້ນ
ເກີດ ເກີດຢູ່ນະຄອນຫຼວງເລີຍ ມີແຕ່ແມ່ເປັນຄົນຊຳເໜືອ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ພໍ່ເປັນຄົນປາກເຊເນາະ ແຕ່ວ່າຢູ່ ຢູ່ວຽງ ຢູ່ນຳກັນ
ເຈົ້າ ບັດນີ້ ອັນ ຢາກຂໍຖາມເຖິງ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼືວ່າມີຫຍັງເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນ້ອງ ອັນ ປາເປົ້າເນາະ ມາປະກວດເປັນນາງງາມຕ່າງໆນີ້ແຫຼະ ເຈົ້າ ແບບວ່າມີການຮັກມັກອີ່ຫຍັງມາກ່ອນບໍ່ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ຕົວ ນີ້ ໂດຍ ສຳລັບນ້ອງເອງ ອ່າ ການເປັນນາງງາມເນາະ ນ້ອງເບິ່ງມັນວ່າເປັນ ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບຜູ້ຍິງທຸກຄົນ ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນຜູ້ຍິງທຸກຄົນຢາກຈະເປັນນາງງາມ ແຕ່ການເປັນນາງງາມກັບກາຍເປັນ ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຍິງທຸກໆຄົນ ມັນເລີຍເຮັດໃຫ້ນ້ອງຈຸດປະກາຍຕົວເອງໃຫ້ກາຍເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບທຸກຄົນ ເພາະວ່າແຮງບັນດານໃຈໃນ ໃນຈຸດນີ້ ສິ່ງທີ່ນ້ອງຢາກເປັນນັ້ນກໍຄື ການເປັນ ເປັນຜູ້ທີ່ ສ້າງ empower ກາຍເປັນ inspiration ໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນ ໃນການໃຊ້ຊີວິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນດ້ານໃດກໍຕາມ ໃນເມື່ອເບິ່ງມາທີ່ເຮົາ ເບິ່ງມາທີ່ ເບິ່ງມາທີ່ເຮົາ ທີ່ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້ກັບອີ່ຫຍັງເລີຍກໍຕາມ ແລະ ບວກກັບທັງເປັນຜູ້ຍິ ງອີກ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງຕະຫຼອດ ສິ່ງນີ້ແຫຼະທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງກາຍເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການຜັກດັນຕົວເອງມາສະເໝີວ່າ ເຮົາມື້ໜຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສາມາດເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນ ອື່ນໃຫ້ໄດ້ ບັດນີ້ ຢາກຂໍຖາມນ້ອງປາເປົ້າຕື່ມອີກເດີ້ເນາະວ່າ ການປະກວດ Miss Universe ປີ 2023 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນນີ້ນີ້ ອັນ ມື້ກີ້ກໍເວົ້າມາແລ້ວປະເທດ ແຕ່ວ່າຢາກໃຫ້ນ້ອງເວົ້າຄືນວ່າ ເພິ່ນຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດໃດ ແລ້ວກໍປະມາ ນວັນທີເທົ່າໃດ ເດືອນໃດຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເພື່ອວ່າໃຫ້ແຟນໆນາງງາມເນາະ ໄດ້ຕິດຕາມຊົມຕິດຕາມເຊຍ ເຈົ້າ
ໂດຍ ສຳລັບການປະກວດ Miss Universe 2023 ນັ້ນ ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດ El Salvador ຢູ່ລັດ San Salvador ກໍຄືເປັນເມືອງຫຼວງຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນເອງເນາະ ເອີ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ພະຈິກເນາະ 18 ເດືອນ 11 2023 ນີ້ ຢູ່ທີ່ El Salvador ເລີຍ ກະຈະກົງກັບ ອ່າ ປະເທດ ລາວນີ້ ກະຈະ ຈະຖືກເປັນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ບ້ານເຮົາ ອື ເຈົ້າ ແລ້ວໃນການປະກວດ Miss Universe ປີ 2023 ນີ້ເນາະ ອັນ ນ້ອງພໍຮູ້ກ່ອນບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ອັນ ມີການແຕ່ງກາຍຊຸດໃດແດ່ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ບາງເທື່ອວ່າຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ ມີຊຸດເທົ່ານັ້ນເທົ່ານີ້ຊຸດ ແບບຊີ້ຫັ້ນນະເນາະ ອໍ ໂດຍ ກໍຄືນັບມື້ໃສ່ເລີຍ ນັບມື້ໃສ່ເລີຍ ມື້ເຂົ້າກອງກໍຄືນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ຮອດວັນທີ 18 ເຮົາກໍຕ້ອງກຽມເຄື່ອງໄປໃຫ້ຄົບ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເນາະ ກໍຄືຊຸດປະຈຳຊາດ ໂຕນີ້ ກໍເປັນຄີ ແລ້ວກໍ signature ຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ວ່າຈະເອົາໄປໂຊຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ວ່າເຮົາຊິໂຊຫຍັງຢູ່ໃນຫັ້ນ ເຊິ່ງໃນປີນີ້ກໍຄືເຮົາກໍໄດ້ຜູ້ຊະນະເລີດຈາກໂຄງການ National Costume for Miss Universe Laos 2023 ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຢູ່ທາງເພຈຂອງເ ຮົາ ທຸກຄົນສາມາດໄປຕິດຕາມໄດ້ຢູ່ທີ່ເພຈ Miss Universe Laos
ເຈົ້າ ມີ ມີອີກໂຕໜຶ່ງ ອັນນີ້ແມ່ນບໍ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນ ອັນ ໄດ້ ໄດ້ຍິນມາວ່າ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງໂຕເອງບໍ ທຸກຢ່າງແມ່ນເຮົາເຮັດເອງແມ່ນບໍ ໃນເວລາທີ່ວ່າເຮົາປະກວດຫັ້ນນ່າ ໂດຍ ແມ່ນ 100% ແມ່ນເຮົາເອງເບິດເລີຍ ເຄື່ອງ ສຳອາງຕ້ອງມີ ຜົມກໍຕ້ອງເຮັດເປັນ ເສື້ອຜ້າກໍຕ້ອງກຽມໄປ ແຕ່ງໜ້າແຕ່ງຫຍັງກໍຕ້ອງເຮັດເອງເບິດເລີຍ ເຂົ້າກອງໃຫຍ່ຄືບໍ່ໄດ້ມີຊ່າງມາຊ່ອຍເຮົາຕະຫຼອດເວລາ ເຂົາເຈົ້າຈະມີຊ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ ທີ່ຄ ອຍຊ່ອຍເບິ່ງເນາະ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ຊ່າງເພິ່ນຈະຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ໃນ ໃນທັງນີ້ທັງນັ້ນ ການຂຶ້ນເວທີທຸກເທື່ອ ສ່ວນຫຼາຍນາງງາມຈະເຮັດເອງເປັນຫຼັກ ໂດຍ ເຈົ້າ ກໍຖືວ່າ ອັນ ນາງງາມນີ້ກໍມີອຸປະສັກ ແລ້ວກໍມີ ວຽກຫຼາຍເນາະ ນອກຈາກ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ເຈົ້າ ທຳອິດເຮົາຄິດວ່າມັນຈະມີຄົນແຕ່ງໂຕໃຫ້ ແມ່ນ ຄົນຊ່ວຍ ແມ່ນ ມີຄົນຊ່ວຍ ແຕ່ບັດນີ້ມາຮູ້ຈາກນ້ອງວ່າຕ້ອງໄດ້ເຮັດເອງ ຄັນຊັ້ນຖືວ່າເກັ່ງ ຕ້ອງຮອບດ້ານເບິດ ເລີຍເນາະ
ເຈົ້າ ຢາກຝາກຫຍັງເຖິງຄົນລາວທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງຮັບຊົມຢູ່ໃນຕອນນີ້ ໂດຍ ເປົາເອງເນາະ ໃນຖານະຄົນລາວ ໂຕນ້ອຍໆຄົນໜຶ່ງທີ່ ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ກຳລັງທີ່ຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຄົນລາວທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສໃນໂລກກໍຕາມ ທີ່ເອີ້ນຕົວເອງວ່າຄົນລາວ ເປົາຂໍຂອບໃຈທຸກໆກຳລັງໃຈທີ່ມອບໃຫ້ເປົາ ເຊິ່ງມັນເປັນກຳລັງໃຈທີ່ມີຄ່າ ແລະ ລ້ຳຄ່າຫຼາຍ ສຳລັບຜູ້ຍິງລາວຄົນໜຶ່ງ ໄປຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະເທດ ໃນຖານະ ທີ່ເອີ້ນວ່າຕົວເອງກະນັກຮົບຄົນໜຶ່ງ ທີ່ອອກໄປ ສູ້ລົບເພື່ອປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊື່ສຽງ ແລ້ວກະໃຫ້ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ຍອມຮັບວ່ານີ້ຄືປະເທດລາວ ສະນັ້ນແລ້ວ ເປົາເອງຂໍກຳລັງໃຈຈາກທຸກໆຄົນເນາະ ພໍ່ແມ່ ພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ປະເທດລາວ ຫຼື ຢູ່ ຢູ່ໃສກະຢ່າໃນໂລກນີ້ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເມກາ ຫຼືວ່າຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດ ທີ່ກຳລັງຮັບຊົມຮັບຟັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ຂໍກຳລັງໃຈທຸກຄົນເນາະ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ປາເປົາ ໄພມະນີ ລາຊະບັນເທົາ ນາງ ງາມລາວປີ 2023 ໃນປີນີ້ ໄປຄວ້າມົງກຸດ Miss Universe ລາວ ສອງພັນ ເອີ Miss Universe 2023 ໃຫ້ໄດ້ ກຳລັງໃຈຂອງທຸກຄົນສຳຄັນຕໍ່ການປະກວດ ຕໍ່ການເດີນທາງທຸກໆກ້າວຂອງເປົາອີ່ຫຼີ ແລະ ກະຂອບໃຈລ່ວງໜ້າໃນການໃຫ້ກຳລັງໃຈເປົ າ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ທີ່ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຟັງ ຈົນຮອດມື້ທີ່ພວກເຮົາສຳເລັດ ແລະ ເປົາຈະເອີ້ນຄຳວ່າລາວຢ່າງພາກພູມໃຈແນ່ນອນ
ເຈົ້າ ອັນ ພວກເຮົາສອງຄົນກໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເດີ້ ໃຫ້ນ້ອງປະສົບຜົນສຳເລັດເນາະ ໄດ້ ໄດ້ມົງກຸດ ອ່າ Miss Universe ປີ 2023 ກັບປະເທດລາວ ຄວາມຄາດຫວັງ ເຈົ້າ ແມ່ນ ແລ້ວກະມື້ນີ້ກະຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳນ້ອງປາເປົາ ໄພ ມະນີ ລາຊະບັນເທົາ ຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າໃຫ້ກຽດລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາໄດ້ສຳພາດເນາະ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ ເຈົ້າ ຂອບໃຈ
ຂອບໃຈຫຼາຍໆເອື້ອຍ ອັນນັ້ນເປັນການສຳພາດ ໄພມະນີ ລາດຊະບັນເທົາ Miss Universe ລາວປີ 2023 ເຈົ້າ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງແລການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ ພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ ເນາະ ແລ້ວກໍທ່ານສາມາດຮັບຊົມ ວິດີໂອໄດ້ທີ່ Facebook ແລະກໍ YouTube ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ